ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຍຶດໄມ້ຂະຍູງຜິດກົດໝາຍ ຈາກລົດເມໂດຍສານທີ່ຈະເດີນທາງໄປຫວຽດນາມ ລັດຖະບານສຸມໃສ່ ແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວເປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ແຕ່ສາຍການບິນລາວແຈ້ງໂຈະການໃຫ້ບໍລິການຢູ່ ທຸລະກິດຕອບແຊັດຕົ້ມຕຸນທາງອອນລາຍຢູ່ສາມຫຼ່ຽມ ຄຳຍັງບໍ່ໝົດໄປ ຕໍ່ໄປເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະສະເພາະກິດກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າ ທີ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກວດຄົ້ນລົດເມໂດຍສານລະຫວ່າງປະເທດ ສາຍສະຫວັນນະເຂດ ເວ ດານັງ ປ້າຍທະບຽນ ບກ 0408 ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງເປັນຂອງບໍລິສັດ ມິງກວນ ຂອງຫວຽດ ນາມ ພົບໄມ້ຂະຍູງຈຳນວນຫຼາຍ ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ພື້ນເຄື່ອງກາງລົດເມ ເອົາຜ້າປົກ ແລ້ວໃຊ້ສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກປະເພດເຂົ້າສານ ແລະ ແກັດເຄື່ອງດື່ມອັດດ້ານໜ້າໃກ້ກັບຄົນຂັບລົດ ລົດເມໂດຍສານຄັນດັ່ ງກ່າວ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຍຶດໄວ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 9 ເຂດບ້ານຫີນສະໂງມ ເມືອງພີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂະນະທີ່ພວມກຳລັງເດີນທາງໄປດ່ານສາກົນແ ດນສະຫວັນ ລາວບາວ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອອອກໄປສູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນ ະເຂດ ຊຶ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ທ່ານກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລົງກວດກາລົດເມຄັນດັ່ງກ່າວ ຕາມການແຈ້ງຂອງພົນລະເມືອງດີ ໂດຍພົບໄມ້ຂະຍູງປະເພດໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ກະດຸດຈຳນວນຫຼາຍພັນແມັ ດກ້ອນ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວໃນມື້ວັນທີ 6 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ

ທຽບໃສ່ບໍລິມາດ 3,807 ແມັດກ້ອນ ແລະ ໄມ້ຂະຍູງເປັນທ່ອນຈຳນວນ 7 ທ່ອນ ບໍລິມາດ 1,773 ແມັດກ້ອນ ເຊິ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຶ່ງດຳເນີນການຍຶດໄມ້ຂະຍູງທັງໝົດ ໄວ້ເປັນຂອງລັດ ແລະ ກັກລົດເມຂອງກາງໄວ້ເພື່ອດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ຂະນະທີ່ເຄື່ອງຂອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກອື່ນທີ່ອັດຢູ່ເທິງໄມ້ຂະຍູງ ພົບວ່າມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຖືກຕ້ອງ ແມ່ນສົ່ງຄືນເຈົ້າຂອ ງ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີຫາງສຽງຂອງຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ສະແດງຄຳເຫັນໃນລັກສະນະທີ່ວ່າ ມີການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ເຖື່ອນແນວນີ້ມາດົນນານແລ້ວ ໂດຍມີທັງການລັກລອບຕັດໄມ້ພາຍ ໃນປະເທດ ຫຼື ລັກລອບນຳເຂົ້າຈາກປະເທດໄທ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປແປຮູບທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຂາຍຢູ່ປະເທດຈີນ ເຊິ່ງກໍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລັກລອບຂົນສົ່ງໄ ມ້ເຖື່ອນດັ່ງກ່າວ ທັງນີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວໄທຜູ້ໜຶ່ງ ເຊິ່ງເຄີຍເດີນທາງດ້ວຍລົດເມໂດຍສານຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄປຫາແຂວງເທື່ອທຽນເຫວ້ ປະເທດຫວຽດນາມ ກໍເຄີຍພົບເຫັນການລັກລອບຂົນສົ່ ງສັດປ່າຂ້າມປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ ໂດຍລົດເມໂດຍສານໄປແວ່ຮັບເອົາສັດປ່າດັ່ງກ່າວຢູ່ລະຫວ່າງທາງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານສາກົນແດນສະຫວັນ ລາວບາວ ທັງຝັ່ງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການກ ວດກາ ປ່ອຍໃຫ້ລົດເມໂດຍສານຄັນດັ່ງກ່າວແລ່ນເຂົ້າໄປປະເທດຫວຽດນາມເລີຍ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວວ່າ ທີ່ເຫັນນີ້ເປັນສັດປ່າທີ່ຂົນຂຶ້ນມາລະຫວ່າງທາງ ບົນລົດໂດຍສານລະຫວ່າງສະຫວັນນະເຂດໄປເຫວ້ ທ່ ານເວົ້າວ່າ ທີ່ເຫັນກະແມ່ນສັດປ່າທີ່ຂົນຂຶ້ນໃສ່ກ້ອງລົດໂດຍສານລະຫວ່າງທາງ ແຕ່ສະຫວັນນະເຂດໄປເຫວ້ ເຊິ່ງເບິ່ງຄືກັບວ່າຄົນຂັບລົດເອງກໍໜ້າຈະຮູ້ກັນກັບຄົນມາສົ່ງ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນກໍບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ມ າກວດກາລົດເລີຍ ຄືກໍໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານໄປຈ້ຳກາພາສະປອດເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວລົດກໍເດີນທາງຕໍ່ ໂດຍເບິ່ງຄືບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ມາກວດສອບເຄື່ອງຂອງ ຊຶ່ງອາດຈະແມ່ນສິດທິພິເສດ ຍ້ອນເຫດຜົນຢ່າງໃດກໍຕອບບໍ່ໄດ້ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ນາງໜຶ່ງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກ່າວວ່າ ທາງພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍມີຄວາມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າໃນຂົງເຂດຂອງຕົນ ດັ່ງທີ່ຍານາງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຄື ອັນ ທາງພາກ ພາກລັດເນາະ ເຂົາເຈົ້າກໍມີທາງກົມ

ແລະ ໄມ້ບັນຊີ 3 ຫຼາຍກວ່າ 270,000 ແມັດກ້ອນ ໄດ້ຍຶດພາຫະນະລາກແກ່ 38 ຄັນ ຈັກຕັດໄມ້ 48 ເຄື່ອງ ແລະ ມີການບຸກລຸກທີ່ດິນປ່າໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 9,100 ຄອບຄົວ ໃນພື້ນທີ່ດິນ 8,000 ປາຍຕອນ ລວມເນື້ອທີ່ 18,900 ປາຍເຮັກຕາ ອີງຕາມການລ າຍງານຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ມຸນລະໄມ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງການລາວໄດ້ອອກ ຄຳສັ່ງເລກທີ 15 ທັບ ນຍ ລົງວັນທີ 13 ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2016 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ໂດຍກຳນົດໃຫ້ຢຸດຕິການສົ່ງອອ ກໄມ້ທ່ອນ ໄມ້ຕີຕັບ ໄມ້ແປຮູບ ໄມ້ຊອຍ ຮາກໄມ້ ຫຼື ເຫງົ້າໄມ້ ຕໍໄມ້ ປູດໄມ້ ງ່າໄມ້ ແລະ ໄມ້ຢືນຕົ້ນ ຫຼື ໄມ້ປະດັບ ທີ່ຂຸດຄົ້ນອອກຈາກປ່າທຳມະຊາດໄປຕ່າງປະເທດໃນທຸກກໍລະນີຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຫ້າມນຳໄມ້ ແລ ະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຈາກຕ່າງປະເທດມາຜ່ານເພື່ອສົ່ງໄປປະເທດທີສາມ ແຕ່ໃນການປະຕິບັດໂຕຈິງຍັງປາກົດມີການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ເຖື່ອນ ສືບຕໍ່ໃນໄລຍະ ຫຼາຍປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022 ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກວດຍຶດໄມ້ເຖື່ອນຈາກລົດບັນທຸກປ້າຍທະບຽນຫວຽດນາມຄັນໜຶ່ງ ພົບໄມ້ເຖື່ອນປະກອບມີ ໄມ້ມູນ ໄມ້ຄຳພີ ໄມ້ດູ່ ແລະ ໄມ້ແຕ້ຄ່ າ ຊຶ່ງອັດໄວ້ພື້ນຕູ້ຄອນເທນເນີ ນ້ຳໜັກ 68 ຕັນ ບໍລິມາດ 2.37 ແມັດກ້ອນ ໃນເຂດທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ໃນເດືອນກໍລະກະດາປີດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງສັງທອງ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຈັບຜູ້ລັກລອບຕັ້ງໂຮງເລື່ອຍໄມ້ເຖື່ອນ ໃນເຂດບ້ານກົ້ວ ເມືອງສັງທອງ ໃກ້ກັບຕີນພູພະນັງນຳດ້ວຍ ລັດຖະບານສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນ ເພື່ອໃຫ້ເ ສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນກັບມາຟື້ນໂຕ ຍ້ອນວ່າປັດຈຸບັນບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງລັດຖະບາ ນ ປະຈຳເດືອນມົກກະລາ 2024 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖາບັນການເງິນເຫັນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແ ຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປັດໄຈຫຼັກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ວ່າ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍຄືການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານກ າງເນາະ ແຕ່ວ່າໃນພາກປະຕິບັດຫັ້ນນະ ຜູ້ໃດຊິສາມາດຜັກດັນໃຫ້ມັນໄປໄວຂຶ້ນ ໃສ່ໃຈພາກທຸລະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນເນາະ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າເຖິງຂອງນັກທຸລະກິດ ການລົງເຮັດທຸລະກິດມັນງ່າຍຂຶ້ນ ທີ່ດີເນ າະ ສຳຄັນຕົວນີ້ເດ້ ເພາະວ່າລາວມັນເປັນເສດຖະກິດນ້ອຍ ເອີ ນາຍົກກະແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຂອດຂັ້ນການບໍລິການໄດ້ ມັນກະຊິດີຂຶ້ນ ໃນເດືອນມົກກະລາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວ ສູງຂຶ້ນຈາກເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ມາລະດັບ 24.44 ເປີເຊັນ ຍ້ອນວ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ເງິນໂດລາ ເງິນບາດ ແລະ ເງິນຢວນ ໜຶ່ງໃນ ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ເງິນເຟີ້ ກໍຄື ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໃຊ້ເງິນກີບ ໃນເວລາຊື້ຂາຍ ແລະ ຈ່າຍຊຳລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ ດຶງດູດການລົງທຶນ ຫຼຸດຜ່ອນ ການຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ ສິນຄ້າທີ່ຂຶ້ນລາຄາແລ້ວ ບໍ່ມີການປັບລາຄາລົງໄດ້ ແລະ ນ້ຳມັນຍິ່ງຂຶ້ນລາຄາຕະຫຼອດ ຜູ້ປະກອບການຂາຍສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ກ່າ ວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ

ອັດຕາເງິນບາດໄທຢູ່ທີ່ 650-670 ກີບຕໍ່ບາດ ຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ເງິນຍັງບໍ່ເຟີ້ຢູ່ທີ່ 250 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນຊັ້ນຜູ້ນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ພະນັກງານລັດຖະກອນພັນໜຶ່ງຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເ ອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ວ່າ ກໍບໍ່ກຸ້ມກິນຫັ້ນແຫຼະ ດຽວນີ້ກໍຂອງເດືອນ 1 ກໍບໍ່ອອກເທື່ອ ແລ້ວກໍຜູ້ໃດກໍທວງໆຢູ່ ດຽວນີ້ກໍເດືອນ 2 ແລ້ວ ຜູ້ໃຫຍ່ນີ້ເພິ່ນນີ້ໄປວຽກກໍໄດ້ເງິນອັດຕາຕຸອັດຕາກິນ ແຕ່ແຖວນີ້ທີ່ເຝົ້າຫ້ອ ງການບໍ່ໄດ້ຫຍັງ ບໍ່ກຸ້ມກິນນະ ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານລາວພະຍາຍາມທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານທະນາຄານໃນລາວ ເພື່ອທີ່ລັດຖະບານຈະເກັບເອົາເງິນໄວ້ຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ສຳຮອງເງິນໄວ້ຊື້ຂາຍສິນຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ ທາງການລາວມີການເລັ່ງຂຶ້ນທະບຽນບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ ແລະ ກະຊວງການເງິນມີການປະຊຸມກັບທະນາຄານເຖິງລະບຽ ບການຕ່າງໆ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ລະບຽບໃໝ່ເຮົາກະຄື ທຸກບໍລິສັດນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຕ້ອງລົງທະບຽນ ເພື່ອເຮົາຊິຕິດຕາມລາຍຮັບໂຕນີ້ ເຮົາກະຊິຄ່ອຍໆແກ້ ໄປ ກະຄືເຫັນແຫຼະ ສະພາບການແລກປ່ຽນນອກມັນກະຊິເບົາບາງລົງ ເຣດກະຊິໃກ້ຄຽງກັບທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າດຽວນີ້ເຮົາກະຍັງເອີ້ນທະນາຄານເຂົ້າມາໂອ້ລົມ ກະບັນຫາໂຕທີ່ທະນາຄານສະ ໜອງໃຫ້ບໍລິສັດ ຫຼືວ່າທຸລະກິດນຳເຂົ້າສົ່ງອອກບໍ່ໄດ້ພຽງພໍ ເຮົາກະເອີ້ນມາປຶກສາເປັນໄລຍະໆ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2024 ຕອນໜຶ່ງວ່າ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຄັ່ງຮ້ອນດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ໃນການແກ້ໄຂອັດຕາເງິນເຟີ້ ລາຄາສິນຄ້າ ອັດຕາແລກ ປ່ຽນ ແລະ ໜີ້ສິນ ໃຫ້ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ ຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບພາສີອາກອນໃໝ່ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ເລັ່ງຂະຫຍາຍການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການເ ກັບລາຍຮັບ ປະຕິບັດມາດຕະການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການສ້າງໜີ້ສິນເພີ່ມ
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ເມື່ອວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ທ່ານ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ ເຈົ້າແຂວງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທ່ານ ຈ້າວເຫວີຍ ປະທານສະພາບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະໜາມບິນສາກົ ນບໍ່ແກ້ວ ຢູ່ບ້ານໃຫຍ່ສີເມືອງງາມ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ພາຍຫຼັງຈາກກໍ່ສ້າງສຳເລັດເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມການລ າຍງານຂອງ Facebook Page ບໍ່ແກ້ວ International Airport ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີພິທີເປີດສະໜາມບິນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຕາມ ແຕ່ປັດຈຸບັນຢູ່ສະໜາມບິນແຫ່ງນີ້ກໍຍັງບໍ່ທັນເປີດບໍລິການຖ້ຽວບິນຢ່າງປົກກະຕິເທື່ອ ຈາກທີ່ມີແຜນຈະເລີ່ມນຳໃຊ້ຖ້ ຽວບິນປົກກະຕິລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ແກ້ວຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງສາຍການບິນລາວ ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຍ້ອນສາຍການບິນລາວຍັງແຈ້ງປະກາດໂຈະຖ້ຽວບິນ ລະຫວ່າງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕກັບສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວແບບບໍ່ມີກຳນົດຢູ່ ດັ່ງພະນັກງານສາຍການບິນລາວທ່ານໜຶ່ງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 6 ກຸມພານີ້ວ່າ ບໍ່ຮູ້ນະເຈົ້າ ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບແ ຈ້ງຫຍັງຈາກເພິ່ນ ເພິ່ນມີແຕ່ແຈ້ງໂຈະໃຫ້ບໍລິການເຈົ້າ ເອີ ໜ້າຈະເປັນຂອງທາງລ້ານຊ້າງເດີເຈົ້າ ກ່ອນໜ້າທີ່ຈະມີການເປີດສະໜາມບິນແຫ່ງນີ້ແບບເປັນທາງການ ຜູ້ປະກອບການຂາຍປີ້ເຮືອບິນຈຳນວນ ຫຼາຍກໍໄດ້ລົງໂຄສະນາຂາຍປີ້ເຮືອບິນລະຫວ່າງວຽງຈັນຫາບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ແກ້ວຫາວຽງຈັນ ແຕ່ພາຍຫຼັງຈາກສາຍການບິນລາວໄດ້ປະກາດໂຈະຖ້ຽວບິນໄປ ກໍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຍົກເລີກຂາຍປີ້ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍຍັງມີຖ້ຽ ວບິນແບບເຊົ່າເໝົາລຳຂອງສາຍການບິນລ້ານຊ້າງ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕຫາສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວຢູ່ ແຕ່ຍັງເປັນປີ້ລາຄາສູງ ດັ່ງຜູ້ປະກອບການຂາຍປີ້ເຮືອບິນກ່າວ ວ່າ ໂຕນີ້ເນາະ ອັນ ເພາະວ່າຕອນນັ້ນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເປີດ ອັນ ຂາຍປີ້ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນ ອັນ ເປີດ ອັນ ສະໜາມບິນໂຕນັ້ນເທື່ອນະ ເຂົາເບິ່ງໃຫ້ຈົບກ່ອນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເປີດເປັນທາງການກໍໄດ້ເຈົ້າ ໂຕຂອງບໍລິສັ ດລ້ານຊ້າງບໍເຈົ້າ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນສີ່ລ້ານປາຍເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນວົງການສາຍການບິນອີກທ່ານໜຶ່ງກໍໄດ້ຍິນວ່າ ສາເຫດທີ່ສາຍການບິນລາວຍັງໂຈະໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວບິນຢູ່ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ເ ປັນຍ້ອນຍັງບໍ່ທັນມີການເຊັນສັນຍາແບບເປັນທາງການນຳກັນເທື່ອ ແລະ ກໍອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການໄດ້ ຈຶ່ງມີເຫດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໂຈະ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນເ ຊັນສັນຍາກັນເທື່ອເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບິນບໍ່ໄດ້ເທື່ອນະ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດສັນຍານຳສະໜາມບິນ ເຈົ້າກໍໄດ້ບິນບໍ່ໄດ້ ຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອນະເຈົ້າ ເພາະເຂົາເຈົ້າຍັງເຮັດເອກະສານນີ້ກັນເຖິງບໍ່ນະເຈົ້າ ຈາກກ ານທີ່ຢູ່ສະໜາມບິນແຫ່ງດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນເປີດຖ້ຽວບິນແບບປົກກະຕິນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ຊາວລາວຜູ້ທີ່ມີແຜນເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ ແລະ ຕ້ອງເດີນທາງດ້ວຍການຂີ່ເຮື ອບິນຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາລົງສະໜາມບິນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລ້ວກໍຂີ່ລົດຕໍ່ມາຍັງແຂວງບໍ່ແກ້ວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາດົນຫຼາຍຊົ່ວໂມງເຕີບ ແລະ ກໍບໍ່ມີເງິນຫຼາຍທີ່ຈະຊື້ປີ້ເຮືອບິນແບບເຊົ່າເໝົ າລຳ ເພື່ອບິນມາລົງແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ໂດຍຕົງ ດັ່ງຊາວລາວນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ເປີດກະຫາເປີດເປັນທາງການເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເລື່ອງອັນທີ່ວ່າຍົນບິນຈາກຕົ້ນເຜິ້ງວຽງຈັນເນາະ ບໍ່ທັນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການເທື່ອ ຖ້ າວ່າເຮົາສິຂຶ້ນຍົນຈາກວຽງຈັນນີ້ ເຮົາຕ້ອງມາລົງຫຼວງນ້ຳທາເຈົ້າ ຫຼວງນ້ຳທາແລ້ວກໍຂີ່ລົດຈາກຫຼວງນ້ຳທາມາຫ້ວຍຊາຍຕໍ່ ຖ້າວ່າ ອັນ ເຮົາຂີ່ຈາກວຽງຈັນມາລົງ ອັນ ຕົ້ນເຜິ້ງລະແມ່ນຍັງເປັນລາຄາຍົນເໝົ າລຳຢູ່ເຈົ້າ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ໂດຍສານອີກທ່ານໜຶ່ງກໍຫວັງວ່າ ສາຍການບິນລາວ ຫຼື ສາຍການບິນອື່ນໆ ຈະມີແຜນເປີດໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວບິນແບບລາຄາປົກກະຕິຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວໃນອີກບໍ່ດົນ ນີ້ ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານ ແທນທີ່ຈະມີແຕ່ເຮືອບິນແບບເຊົ່າເໝົາລຳທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງໄປໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາ ມຫຼ່ຽມຄຳເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ສ່ວນໂຕລົງໄປທ່ອງທ່ຽວເນາະ ນ້ອງຄິດວ່າຄັນມັນມີສະໜາມບິນ ລະກະຄົນລາວໄປລົງໄດ້ ມັນກະດີກັນແຫຼະ ມັນກະປະຢັດເວລາຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຈະລົງຢູ່ນ້ຳທາ ລະກະຈຶ່ ງຊິຕໍ່ລົດໄປຫັ້ນນະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ກໍໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຊາວລາວອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ກັງວົນຂອງການເປີດໃຊ້ສະໜາມບິນແຫ່ງນີ້ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີໃຜທີ່ມີຂໍ້ກັງວົນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ ວງ ຈົນກວ່າຈະມີຖ້ຽວບິນແບບເປັນທາງການ ສຳລັບສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເລີ່ມກັບມາກໍ່ສ້າງຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີ 2020 ໂດຍໃຊ້ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 175 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ພາຍຫຼັງທີ່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍດ້ານທີ່ດິນກັບຊາວບ້ານໄດ້ ໂດຍສະໜາມບິນແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໃຫຍ່ສີເມືອງງາມ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ໃນເນື້ອທີ່ 300 ເຮັກຕາ ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ປະມານ 5 ກິໂລແມັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ກໍໄດ້ຄາດການວ່າ ໜ້າຈະມີການເປີດຖ້ຽວບິນແບບປົກກະຕິຢູ່ສະໜາມບິນດັ່ງ ກ່າວ ໃນໄລຍະເທດສະການກຸດຈີນທີ່ຈະມາຮອດນີ້ ເພື່ອຕ້ອນຮັບການທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຖືກໂຈະໄປຕື່ມອີກ ປັດຈຸບັນ ພວກແກ້ງຕອບແຊັດ ຫຼື ຄໍເຊັນເຕີ ທີ່ຕົ້ມຕຸນເອົາເງິນຄົນທາງອອນລາຍ ຢູ່ເຂດເສ ດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍັງຄົງດຳເນີນການຢູ່ ເຖິງວ່າຈະມີຂ່າວວ່າທາງການຈີນ ແລະ ລາວ ມີການປາບປາມກໍຕາມ ຫົວໜ້າແກ້ງຄໍເຊັນເຕີຂອງຈີນ ໄດ້ໃຫ້ນາຍໜ້າຄົນລາວ ຊອກຫາຄົນລາວໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ເງິນເດືອນສູງເຖິງ 30 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ໃນຂະນະທີ່ເງິນເດືອນພະນັກງານທົ່ວໄປທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ພຽງແຕ່ 1 ລ້ານ 6 ແສນກີບ ຫາ 2 ລ້ານ 5 ແສນກີບເທົ່ານັ້ນ ຫົວໜ້າແກ້ງຕອບແຊັດ ຫຼື ຄໍເຊັນເຕີ ຈະສະເໜີເງິນເດືອນສູງເພື່ອຈູງໃຈ

ຫາຄົນລາວມາໃຫ້ເຂົາເຮັດວຽກນະ ແລ້ວເຂົາກໍຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ຈ່າຍເພື່ອເອົາແຮງງານມາເຮັດວຽກນະ ແຕ່ວ່າເອົາມາແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ເຂົາກໍຢາກ ຢາກເຮັດໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ເຮັດມັນສົມກັບເງິນທີ່ເຂົາຊື້ ມາ ກໍຊ່ຳຊື້ນັ້ນແຫຼະ ຄົນລາວກັບຄົນລາວນີ້ກໍຂາຍກັນຢູ່ນີ້ ອັນນີ້ກໍຍັງມີຢູ່ ໃນນະ ໃນງານຕິດຕໍ່ ຫາຄົນໄປເຮັດວຽກນີ້ ບາງກໍລະນີ ຄົນທີ່ໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດ ບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍກໍຈະຖືກຂາຍໄປໃຫ້ແກ້ງອື່ນໆ ຢູ່ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແລະ ບາງກໍລະນີເຂົາເຈົ້າກໍຖືກຂາຍໄປຈີນ ແລະ ພະມ້າ ຄົນທີ່ເຄີຍໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັ ນທີ 6 ກຸມພາ ວ່າ

ໃນເດືອນພຶດສະຈິກາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລາວ ແລະ ຈີນ ໄດ້ຈັບໂຕແກ້ງຕອບແຊັດຕົ້ມຕຸ໋ນທາງອອນລາຍ ຈຳນວນ 462 ຄົນ ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແລະ ສົ່ງມອບໃຫ້ທາງການຈີ ນ ຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນບໍ່ຫານ ເພື່ອນຳໂຕຜູ້ກ່ຽວໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ປະເທດຈີນ ໃນສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເລື່ອງນີ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຍິນວ່າຫຍັ ງເຈົ້າ ກະຄັນເຮົາໄດ້ຂໍ້ມູນລະອຽດອັນນັ້ນ ເຮົາກໍໄປແຈ້ງທາງ ອັນນ່າ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ຄືອັນໜ່ວຍງານເຂົາມີຢູ່ ແຕ່ມີ ມີຄວາມຍາກຫຼາຍຄືກັນ ຊາວລາວບາງຄົນກໍຢາກໃຫ້ທາງການລາວ ເລັ່ງເຂົ້າມາແກ້ ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ຊາວເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄ່າຄອງຊີບມັນສູງນີ້ແຫຼະ ກະຢາກໄປຫາເງິນຫາຄຳເພີ່ມນີ້ຕິ ໜ້າຈະໄດ້ລາຍໄດ້ດີ ເຫັນໄດ້ມັນສູງນະ ຈຶ່ງໄປພຸ້ນເນາະ ແມ່ນ ຂ້ອຍກະບໍ່ໄ ດ້ໄປກ່ຽວພົວພັນປານໃດ ກະເຫັນວ່າເພິ່ນໂພສລົງເຟສບຸກ ລະວ່າ ອັນ ໄປເຮັດວຽກນັ້ນ ຖືກພວກ ອັນ ນາຍຈ້າງຂົ່ມເຫັງ ຖືກ ອັນ ກົດຂີ່ຂູດຮີດ ປະມານນີ້ແຫຼະ ແມ່ນ ແມ່ນ ມີມາຕະຫຼອດຢູ່ໃນເຟສບຸກນ່ະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ ມາດຕະການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການ ພວກ ອັນນ່າ ນາຍທຶນເດ ເຂົາເຈົ້າຂົ່ມເຫັງໃຫ້ຂາຍແຮງງານ ຂົ່ມເຫັງ ອັນ ພວກໄປເຮັດວຽກຫັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ນ ແຕ່ເປັນຄົນຈີນ ເຂົາໃຊ້ອຳນາດຫຼາຍໂພດ ໃນຮ ອບສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ ຄ່າເງິນກີບຂອງປະເທດລາວອ່ອນຄ່າລົງເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄ່າຈ້າງແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຂອງປະເທດລາວຢູ່ທີ່ 1 ລ້ານ 6 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນ ເຊິ່ງຕ່ຳສຸດເມື່ອທຽບໃສ່ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳໃນປະ ເທດອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະປະເທດພະມ້າ ຫວຽດນາມ ກຳປູຊາ ແລະ ໄທ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານ
ຫຼາຍເຂື່ອນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ນ້ຳຂອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ກໍເລີ່ມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ນ້ຳຂອງເຊັ່ນກັນ ໄຊຍາ ມີລາຍງານ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ The Stimson Center ຂອງສະຫະລັດອາເມກາ ຈັດງານເສວະນາ ນ້ຳຢູ່ໃສ ລະດູແລ້ງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງປີ 2024 ໃນງານເສວະນານີ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແມ່ນ້ຳຂອງຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ລາຍງານເຖິງສະຖານະການແມ່ ນ້ຳຂອງ ໃນໄລຍະລະດູຝົນທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມຄາດຄະເນສະຖານະການແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນລະດູແລ້ງທີ່ຈະເຖິງ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ເຂື່ອນນັ້ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ນ້ຳຂອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການປ່ຽ ນແປງດິນຟ້າອາກາດກໍເລີ່ມສົ່ງຜົນຕໍ່ແມ່ນ້ຳຂອງເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງຜົນກະທົບຂອງດິນຟ້າອາກາດນັ້ນ ຖືກຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນປົກປິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນທັນວາປີ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໃນເດືອນມົກ ກະລາປີ 2024 ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວສະເລ່ຍຂອງລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຕອນເທິງ ຈົນເຖິງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ຢູ່ໃນລະດັບອົບອຸ່ນກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໃນໄລຍະດຽວກັນ ໃນເດືອ ນກໍລະກະດາປີ 2023 ເຊິ່ງເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ຄວາມຊຸ່ມຂອງລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຍັງຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເດືອນສິງຫາຈະມີຝົນຕົກໃນພາກເໜືອຂອງລາວມາເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ ແຕ່ເມື່ອຮອດ ທ້າຍລະດູຝົນໃນໄລຍະເດືອນກັນຍາ ຄວາມຊຸ່ມຂອງລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງກໍຍັງຕົກຕ່ຳຄືເກົ່າ ນັ້ນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປີ 2023 ຝົນຕົກບໍ່ຫຼາຍເທົ່າປີກ່ອນ ຕໍ່ມາໃນເດືອນພຶດສະຈິກາປີ 2023 ຫາເດືອນມົກກະລາປີ 2024 ເຊິ່ງເຂົ້ າສູ່ລະດູແລ້ງ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງກັບມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ທັງໆທີ່ວ່າຄວນເປັນໄລຍະທີ່ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງເລີ່ມແຫ້ງລົງ ອຸນຫະພູມທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຂອງລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຜັນຜວນບໍ່ ກົງຕາມລະດູການ ນີ້ອາດເປັນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງຍັງຕ້ອງມີການສຶກສາເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່າອ່ຽງນີ້ຈະຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ບໍ່

ແຕ່ກໍຕ່ຳກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຢູ່ຫຼາຍ ແລະ ລະດູຝົນຄືຈະມາຊ້າກວ່າປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມບໍ່ສະສົມ ຈົນກວ່າຈະເຖິງເດືອນສິງຫາ ແລະ ກັນຍາ ແລະ ສືບຕໍ່ໄປຈົນເຖິງປາຍລະດູຝົນຫາຕົ້ນລະດູແລ້ງ ເຮົາເຫັນຄວ າມຊຸ່ມຫຼາຍຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະຈິກາ ທັນວາ ແລະ ມົກກະລາ ນີ້ອາດເປັນສັນຍານຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນໄລຍະລະດູຝົນ ການຕານນ້ຳຂອງເຂື່ອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ຢ່າງເຂື່ອນນູໂອ ຊາດູ ກັກນ້ຳໄວ້ພຽງ 50 ເປີເຊັນຂອງປະລິມານນ້ຳທີ່ເກັບໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເປັນເວລາປະມານ 5 ປີແລ້ວ ທີ່ເຂື່ອນບໍ່ໄດ້ກັກນ້ຳໄວ້ເກືອບ 100 ເປີເຊັນ ຍ້ອນປະລິມານນ້ຳຝົນຫຼຸດລົງ ການກັກນ້ຳທີ່ຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ຜົນ ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງລະດັບນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມຫຼຸດລົງນຳ ສ່ວນເຂື່ອນອື່ນໆ ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນ ຍັງກັກນ້ຳໄວ້ທີ່ປະລິມານເທົ່າເດີມຂອງປີທີ່ແລ້ວ

ເຮົາຈຶ່ງຄາດຄະເນວ່າ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ່ແລ້ວອາດເກີດຂຶ້ນໃນປີນີ້ ແລະ ການກັກນ້ຳຂອງເຂື່ອນຈີນໃນປີນີ້ຫຼຸດລົງກວ່າປົກກະຕິ ນີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການໄຫຼຂອງແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ສະຖານີວັດນ້ຳຊຽງແສນ ແລະ ສ າມຫຼ່ຽມຄຳຢູ່ໃນລະດັບໃກ້ຄຽງປົກກະຕິ ທ່ານ Brian Eyler ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ການທີ່ລະດັບນ້ຳຂອງສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍໃນໄລຍະລະດູແລ້ງນັ້ນ ຖືເປັນເລື່ອງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນລະດັ ບນ້ຳຂອງທີ່ສູງຂຶ້ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກນ້ຳຂອງໃນການເຮັດກະສິກຳ ແລະ ການສັງສັນປະເພນີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາບໍ່ປົກກະຕິ ນອກຈາກການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແລ້ວ ໃນປີນີ້ຍັງມີປາກົດການແອວນີໂຍທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2023 ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບດິນຟ້າອາກາດຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຈາກການຄາດການປາກົດການແອວນີໂຍຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ແລະ ຄ າດການວ່າແອວນີໂຍຄັ້ງນີ້ຈະຮຸນແຮງໜ້ອຍກວ່າໃນປີ 2015 ຫາປີ 2016 ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນປີທີ່ແອວນີໂຍຮຸນແຮງທີ່ສຸດ

and the answer paris will be short it will you know just one or two months and then after that it will be turned into the lanina and the lanina is will cause for the h e a v y rainfalls in the regions including of the upstream and downstream of the Mekong Delta so so this is the you know the prediction it means that

ລານີຍາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຝົນຕົກໜັກໃນພູມິພາກ ລວມເຖິງພື້ນທີ່ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ່ມຂອງບໍລິເວນສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກໃນເດືອນຕໍ່ໄປເກີດໄພແລ້ງກໍຈະເກີດບໍ່ດົນ ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວ ໃນໄລຍະ 4-5 ປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ເຂື່ອນຈີນປ່ອຍນ້ຳບໍ່ຫຼາຍເທົ່າແຕ່ກ່ອນ ນອກຈາກນີ້ ລະດູຝົນປີກາຍ ຝົນຕົກສະເພາະລະດູເຮັດນາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາຈົນຮອດປັດຈຸ ບັນ ຝົນກໍບໍ່ຕົກ ຖ້າຕົກກໍຕົກບໍ່ຫຼາຍ ລະດັບນ້ຳຂອງບໍລິເວນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງຈຶ່ງຫຼຸດລົງໃນລະດັບປົກກະຕິ ບໍ່ໄດ້ບົກແຫ້ງ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອືມ ມັນຕົກ ກໍປ່ອຍມາກໍບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ເພາະວ່າມັນກະຢູ່ໃນລະດັບ ອັນ ບໍ່ຄື ອັນ ຫຼາຍປີຜ່ານມາ ມັນສູງ ມັນກໍສູງເກີນ ແຕ່ວ່າມາເບິ່ງສີ່ຫ້າປີມານີ້ກໍບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ຊ່ວງນີ້ນະ ຊຶ່ງປີນີ້ມັນກະຢູ່ລະດັບບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ລົງ ກະຢູ່ ອັນ ໃນລະດັບປົກກະຕິຢູ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາປ່ອຍຫຼືບໍ່ປ່ອຍນະ ບໍ່ແຫ້ງ ບໍ່ແຫ້ງເຈົ້ າ ບາງ ຄືເມື່ອກ່ອນນີ້ ບາງປີແຫ້ງກໍແຫ້ງແທ້ໆ ປີນີ້ກໍບໍ່ ບໍ່ແຫ້ງເຈົ້າ ມາລະດູແລ້ງປີນີ້ກໍບໍ່ແຫ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນນ້ຳຫຼຸດລົງຫຼາຍ ສ່ວນໜຶ່ງຍ້ອນຝົນຕົກໜ້ອຍ ແລະ ເ ຂື່ອນຈີນອາດກັກນ້ຳໄວ້ບາງສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຂອງເລີ່ມແຫ້ງມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເອີ ນ້ຳນີ້ມັນລົດລົງ ໂອ ມັນລົດລົງຫຼາຍຢູ່ ມັນ ມັນຊິແຫ້ງເໝີດເລີຍ ມັນແຫ້ງແລະໃດ໋ ມັນເຂີນດອນ ເໝີດນະ ຝົນບໍ່ຕົກນະ ເພາະວ່າມັນເຂີນກໍ ເຂົາຕັນນ້ຳຕະຫຼອດເນາະ ມັນລະກໍ ນ້ຳກໍແຫ້ງຕົວະ ດຽວນີ້ນະ ມັນແຫ້ງຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ເດືອນ 10 ລົງມານີ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ ສະຖາບັນ Stimson ລາຍງານວ່າ ປະມານວັນທີ 15 ມົກກະຣາ ມີ ການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນຊາວວານໃນປະເທດຈີນ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະຊາຊົນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນສັບປະດາດັ່ງກ່າວ ລະດັບນ້ຳຢູ່ໜ້າເຂື່ອນຊາວວານແມ່ນຫຼຸດລົງປະມານ 4.7 ແມັດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ ມີການປ່ອຍນ້ຳເກືອບ 1 ຕື້ແມັດກ້ອນລົງສູ່ຕອນລຸ່ມຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ເຮັດໃຫ້ ລະຫວ່າງວັນທີ 23-26 ທີ່ຜ່ານມາ ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ແມັດ ທີ່ເມືອງຊຽງແສນຂອງປະເທດໄທ ເຊິ່ງມີໄລຍະປະມານ 700 ກິໂລແມັ ດ ຈາກເມືອງຊາວວານ ແລະ ມີການຄາດຄະເນວ່າຫຼາຍເດືອນໃນຕໍ່ໜ້າ ເຂື່ອນຊາວວານຈະປ່ອຍນ້ຳຢູ່ລະຫວ່າງ 5 ຫາ 7 ຕື້ແມັດກ້ອນ ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປແລ້ວນັ້ນມີດັ່ງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຍຶດໄມ້ຂະຍູງຜິດກົດໝາຍ ຈາກລົດເມໂດຍສານທີ່ຈະເດີນທາງໄປຫວຽດນາມ ລັດຖະບານສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວເປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ແຕ່ສາຍການບິນລາວແຈ້ງໂຈະການໃຫ້ບໍລິການຢູ່ ທຸລະກິດຕອບແຊັດຕົ້ມຕຸ໋ນທາງອອນລາຍຢູ່ສາມຫຼ່ຽມຄຳຍັງບໍ່ໝົດໄປ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້

ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງຊູ່ມື້ ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ